۽ جڏهن اوهان مان ٻار بلوغت کي پهچن تڏهن کين اهڙي طرح موڪل وٺڻ گهرجي جهڙي طرح انهن ڇوڪرن کان اڳيان وڏا موڪل وٺندا آهن. اهڙي طرح الله اوهان لاء پنهنجا حڪم بيان فرمائي ٿو ۽ الله ڄاڻندڙ حڪمت وارو آهي.